ການທີ່ອັດຕາບໍລິໂພກ price index ຟຸບຕົກຕ່ຳລົງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຕະຫຼູດຕະຫຼາດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ deflation ແລ້ວ ຄືລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການຮັບໃຊ້ແຂກຄົນຕ່າງໆຕົກຕ່ຳລົງ ທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຍ້ອນຄົນບໍ່ມີເງິນຄຳກຳແ ກ້ວນັ້ນເອງ ນີ້ກໍແມ່ນພິດໄພ ຫຼືວ່າລິດເດດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຢູ່ ຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະຕຣາລີ ABS ເວົ້າວ່າ ລາຄາສິນຄ້າຕົກຕ່ຳລົງ 1.9 ເປີເຊັນ ສຳລັບທົ່ວໄປໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ວ່າອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ອົດສ ະຕຣາລີເປັນຄັ້ງທີ 3 ມີເສດຖະກິດເປັນ deflation ຄືຕັ້ງແຕ່ມີການບັນທຶກໄວ້ ສຳລັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນບໍ່ເຄີຍ ຄືມັນເປັນສິ່ງໃໝ່ໆ ມັນມີ 2 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍ້ອນເສດຖ ະກິດອົດສະເຕຣເລຍເດີນຊ້າລົງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ inflation ຫຼົ່ນຕົກໄປຢູ່ໃນຂັ້ນລົບ ຄືໃນຄາວປີ 1962 ແລະ 1997 inflation ແມ່ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການແຂກຄົນທະວີຂຶ້ນ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຄວາມເ ສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນມາຈາກບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງໂຄວິດ-19 ທ່ານກໍຊີ້ແຈງວ່າ ທ່ານຄິດວ່າຕົວເລກຕ່າງໆຂອງວາງໜຶ່ງນີ້ນັ້ນພິເສດເຕີບ ຍ້ອນສະຖານະການອັນຜິດປົກກະຕິທີ່ພວກເຮົາຕົກຢູ່ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ທີ່ເປັ ນການດີສຳລັບອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນທີ່ຄົນທັງຫຼາຍກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ວ່າດີສຳລັບຄົນໃນອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນເມື່ອທຸລະກິດມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈເພື່ອຈະກະທຳທຸລະກິດຕໍ່ໄປອີກໃ ໝ່ ການທີ່ລາຄາຕ່າງໆຕົກຕ່ຳລົງ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກປະຈຳປີຂອງເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍມີ 0.3 ເປີເຊັນແລ້ວ inflation ແມ່ນລາຄາຕ່າງໆທະວີຂຶ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນ deflation ທີ່ລາຄາຕ່າງໆຫຼົ່ນຕົກຕ່ຳລົງ ຄືຖືກລົງ deflation ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ທ ະວີຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດກວ່າໃດໆແມ່ນລາຄາການດູແລເດັກ deflation ນີ້ທະວີຂຶ້ນ 95 ເປີເຊັນພຸ້ນ ຄືຄ່າການດູແລເດັກຕົກຕ່ຳລົງ 95 ເປີເຊັນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການເຮັດໃຫ້ການດູແລເດັກເປັນຂອງຟຣີໆ ສຳລັບໄລຍະຊົ່ວຄາວ ຄ່າອ ະນຸບານ ແລະ ການດູແລເດັກກ່ອນເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ພາຍຫຼັງໂຮງຮຽນເລີກ ໃນບາງລັດກໍຫຼົ່ນລົງ ເມື່ອທີ່ລາຄານ້ຳມັນກໍຕົກຕ່ຳລົງ 19 ເປີເຊັນ ຍ້ອນລາຄານ້ຳມັນດິບຟຸບລົງ ອີງຕາມທ່ານ Shane Oliver ຜູ້ນຳເສດ ຖະກິດຂອງ AMP Capital ແມ່ນວ່າ inflation ຖືກມອງເຫັນວ່າຈະມີຂຶ້ນອີກໃໝ່ ເມື່ອສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເສຍຫາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ດີຂຶ້ນ ທ່ານ ໂອລິເວີ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຄິດວ່າພວກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນຈະເຫັນການດີຂຶ້ນເປັນ inflation ໃນໄຕມາດນີ້ ຍ້ອ ນທີ່ວ່າລາຄາການດູແລເດັກຟຣີໆຍຸຕິລົງ ດ້ວຍນີ້ ລາຄາຕ່າງໆຈະທະວີຂຶ້ນຄືນ ແລະ ຢ່າລືມວ່າລາຄາການດູແລເດັກຕົກຕ່ຳລົງ 95 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດອັນລ່າສຸດນັ້ນ ດ້ວຍນີ້ ພວກເຮົາຈະເຫັນລາຄາທະວີຂຶ້ນຄືນ ຄືກັນນັ້ນໃນໄຕມາດນີ້ ແລະແນ່ແທ້ ຈາກທີ່ເຮົາຂັບລົດເລາະເບິ່ງ ແມ່ນວ່າໃນຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆມີລົດຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເຫດນີ້ລາຄານ້ຳມັນແພງຂຶ້ນແລ້ວ ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍເຄຫະສະຖານກໍຖືກແຕະຕ້ອງ ຄ່າເຊົ່ າເຄຫະສະຖານບ້ານເຮືອນຕ່າງໆກໍຖືກລົງເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນມາ ມິລ ມາລູອີ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດເຄຫະສະຖານ Sydney Real Estate ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄວາມກົດດັນທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ໄປໃສ່ເຈົ້າຂອງບ້ານເຮືອ ນເຄຫະສະຖານ ເຮັດໃຫ້ເຫັນມີເຄຫະສະຖານຫຼາຍຂຶ້ນຖືກນຳມາຂາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາບ້ານເຮືອນຖືກລົງໄປຕື່ມ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ເຮົາອາດເຫັນວ່າມັນຈະຖືກລົງໄດ້ເລັກນ້ອຍ ບາງທີອາດແມ່ນ 5 ເປີເຊັ ນ ທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າມັນຈະລົງຫຼາຍໂພດ ແຕ່ມັນຈະມີບ້ານເຮືອນຂາຍຫຼາຍໃນຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານ ແຕ່ທົ່ວໄປແລ້ວໃນຊິດນີ ດັ່ງໃນພາກໃນ ພາກຕາເວັນຕົກ ຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານແມ່ນແຂງແຮງຫຼາຍແທ້ໆ ວິກິດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕ່າງໆຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງແຮງ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງນຶກຄິດເຂົ້າໃສ່ນຳ ເພື່ອຈະຮູ້ເຫັນສະພາບຄວາມຈິງແທ້ໆ Core Inflation ແມ່ນການປ່ຽນແປງລາຄາເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າການຮັບໃຊ້ຕ່າ ງໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນດ້ານອາຫານ ແລະ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນພະລັງ Core Inflation ຈະໂດດຂຶ້ນສ່ຳເທົ່າ 1.2 ເປີເຊັນ ສຳລັບປີນີ້ ທີ່ຕ່ຳກວ່າ 2.3 ເປີເຊັນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍກະໄວ້ ທ່ານ ໂອລິເວີ ເວົ້າວ່າ Inflation ຄົງ ບໍ່ທະວີຂຶ້ນໃນເວລາອັນໃກ້ໆນີ້ ການ lockdown ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ລາຄາ ຂອງຂະແໜງອື່ນໆແພງຂຶ້ນ ດັ່ງໂຕະຕັ່ງເຟີນິເຈີ ເຄື່ອງເຮືອນເຄື່ອງຊານ ສິ່ງຂອງອະນາໄມ ແລະ ເຈ້ຍຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງໃນ ຍານາງ ໂ ຈ ມາສເຕີສ ເປັນຜູ້ນຳດ້ານເສດຖະກິດຂອງ EY Oceania ເວົ້າວ່າ ການຟ້າວຟັ່ງໄປຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ໃນຕອນແລກໆຂອງໂຄວິດ-19 ເປັນການຊຸດຊ່ວຍໃຫ້ລາຄາຕ່າງໆແພງຂຶ້ນໃນໄຕມາດເດືອນມີນາແລ້ວນີ້ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ໂດຍເຫດນັ້ນ ພວກເຮົາເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຖືກເກັບສະຕັອກໄວ້ ດັ່ງພາສຕາ ເຈ້ຍຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງໃນ ແລະ ຊີຣຽວ ແມ່ນແພງຂຶ້ນ ພວກເຮົາກໍເຫັນເຄື່ອງຂອງບ້ານເຮືອນແພງຂຶ້ນດ້ວຍ ສຳລັບລາຄາສຸລາ ແ ລະ ນ້ຳທີ່ບໍ່ແມ່ນສຸລາ ແມ່ນວ່າກະໂດດຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ຄໍທອງແດງຕ່າງໆດີໃຈນຳຢູ່ຕິ